ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າແອມຟີຕາມີນບໍ ສານນີ້ມີປະໂຫຍດທາງການແພດຢ່າງມະຫາສານ ທ່ານໝໍເພິ່ນໃຊ້ປິ່ນປົວຄົນທີ່ເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ ສານນີ້ຈະກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດໃຫ້ຕື່ນຕົວ ເປັນ ຢາທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກໄດ້ດີ ໃນບາງປະເທດ ໃນເວລາໃກ້ຈະສອບເສັງ ນັກສຶກສາມັກໃຊ້ສານນີ້ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຕື່ນຕົວ ບໍ່ເຫງົານອນ ເພື່ອທີ່ຈະອ່ານໜັງສືໄດ້ດົນຂຶ້ນ ເຫັນບໍວ່າແອມເຟຕາມິນມີປະໂຫ ຍດຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ສານນີ້ຄືສ່ວນປະສົມສຳຄັນຂອງຢາບ້າທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າ ຖ້າໃຊ້ຢາທຸກຢ່າງໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ກໍຈະເກີດປະໂຫຍດຢ່າງມະຫ າສານ ແຕ່ຖ້ານຳໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ກໍຈະມີໂທດຢ່າງມາກມາຍ ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຄົນທີ່ໃຊ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສານເສບຕິດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ 4 ທາງຄື ການກິນ ການສັກ ການສູດດົມ ແລະການດູດຊຶມຜ່ານຜິ ວໜັງ ເມື່ອສານຕ່າງໆເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ ກໍຈະແຜ່ກະຈາຍໄປສູ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ຜ່ານທາງກະແສເລືອດ ເມື່ອໄປເຖິງຕັບ ຕັບກໍຈະເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ແລະກຳຈັດສານນັ້ນອອ ກຈາກຮ່າງກາຍ ແຕ່ຖ້າຫາກສານເສບຕິດໄປເຖິງສະໝອງ ກໍຈະໄປລວມຕົວກັບສານສື່ປະສາດທີ່ເອີ້ນວ່າໂດຟາມິນ ການລວມຕົວນີ້ຈະກະຕຸ້ນສະໝອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກເພີດເພີນ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຕິດຢ າເສບຕິດກັນຫຼາຍ ກໍເພາະວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນສະແຫວງຫາຄວາມສຸກທີ່ເກີດຈາກການກະຕຸ້ນຂອງລິດຢາ ພວກເຂົາຄິດວ່າຢາເສບຕິດຄືວິທີທາງອອກຂອງບັນຫາ ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ຢາເສບຕິດໄປດົນໆ ແລະເລື້ອຍໆ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີການປ່ຽນແປງ ເມື່ອຮ່າງກາຍຕ້ອງການສານເສບຕິດ ເພື່ອກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກພາຍໃນຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງກາຍເປັນການຕິດຢາ ແລະຕ້ອງການປະລິມານຢາເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພາະ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ຕິດຢາກຳຈັດສານເສບຕິດອອກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ສານສື່ປະສາດເລີ່ມຄຸ້ນເຄີຍກັບຢາເສບຕິດທີ່ເສບເຂົ້າໄປ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ສານເສບຕິດຊ້າລົງ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ເສ ບຈຶ່ງຕ້ອງການເສບຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ບາງຄົນເສບຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເຖິງຂັ້ນຊັອກຫຼືຕາຍໄດ້ ຄຳຖາມກໍຄື ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະປ້ອງກັນການຕິດຢ າເສບຕິດໄດ້ ມີການວິໄຈໃນໝູ່ນັກສຶກສາໃນສະຫະລັດອາເມລິກາພົບວ່າ ສາເຫດຕົ້ນຕໍມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຢາກມີຄວາມສຸກຮ່ວມກັບເພື່ອນ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສັງຄົມ ບາງຄົນກໍພຽງແຕ່ຢາກລອງເບິ່ງ ເພື່ອໃຊ້ເປັນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການຫາຊື້ກໍເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງ ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າ ຄົນທີ່ຕິດຢາມັກມີບັນຫາດ້ານບຸກຄະລິກ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືປັດໄຈໃນທາງລົບທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄົນຕິດ ຢາເສບຕິດຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໄວລຸ້ນຕິດຢາເສບຕິດກໍຄື ບັນຫາໃນຄອບຄົວ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ການມີຄອບຄົວອົບອຸ່ນ ມີພໍ່ແມ່ເບິ່ງແຍງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄວາມຮັກ ມີຄວາມຜູກ ພັນກັບຄອບຄົວຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນແມ່ນເປັນການທີ່ດີ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືການປ້ອງກັນໄວລຸ້ນບໍ່ໃຫ້ຕິດຢາເສບຕິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກຈາກນີ້ ນັກຮຽນທີ່ຮຽນດີ ໃກ້ຊິດກັບຄູບາອາຈານ ມຸ່ງຫວັງໃນຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງການຮຽນໃນອະນາຄົດ ພໍ່ແມ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ກຳລັງໃຈສະເໝີ ຈະເປັນສິ່ງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄວລຸ້ນຕົກໃຕ້ແຮງກົດດັນຈາກໝູ່ເພື່ອນທີ່ຊັກຈູງໃຫ້ໄປເສບຢາເສບຕິດໄດ້ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ການມີສາສະໜ າປະຈຳໃຈ ເປັນເຄື່ອງຍຶດຈິດໃຈທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນເຍົາວະຊົນ ຈາກການມົ້ວສຸມໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທັງຫຼາຍໄດ້ ໃນເລື່ອງຜົນເສຍຂອງຢາເສບຕິດນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຈະຮູ້ຈັກກັນດີ ເຮົາເຄີຍເຫັນຂ່າ ວຄົນເສບຢາບ້າ ມີອາການບ້າຈັບຕົວປະກັນ ຄົນຕິດຢາກາຍເປັນຄົນຂີ້ລັກ ລັກເລັກລັກນ້ອຍ ເຮັດວຽກ ຫຼື ຮຽນໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມ ບໍ່ມີແຮງທີ່ຈະເຮັດວຽກໜັກ ເງິນຄຳທີ່ຫາມາໄດ້ກໍເອົາໄປຊື້ຢາມ າເສບ ຄົນຈຳພວກນີ້ຕິດໂລກຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ ໂລກເອດ ການຕິດຢາເສບຕິດຈະນຳໄປສູ່ການຕິດຢາປະເພດຮຸນແຮງນັ້ນ ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຈາກການສູບຢາ ດື່ມເຫຼົ້າ ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ພາໃຫ້ລອງເສບ ຢາເສບຕິດຊະນິດອື່ນໆ ບາງຄັ້ງເຮົາມັກຄິດວ່າສິ່ງເສບຕິດຄືຈຳພວກກັນຊາ ເຮໂຣອີນ ຫຼື ຢາບ້າ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ມີຫຼາຍກວ່າເມື່ອກ່ອນ ສານ ຫຼື ຢາເສບຕິດຊະນິດໃໝ່ທີ່ເຄີຍເປັນຢາປິ່ນປົວໂລກ ດຽວນີ້ ມີການນຳເອົ າມາເສບເປັນຢາເສບຕິດໄດ້ ເຊັ່ນ ຢາບ້າ ຢາອີ ຢາເຄ ແລະ ຢາເລີບ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ບໍ່ວ່າຢາເສບຕິດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີລິດຮ້າຍແຮງຂະໜາດໃດກໍຕາມ ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຳນາດຊັກຊວນໃຫ້ຄົນເສບໄດ້ ຂຶ້ນ ຢູ່ກັບຄົນເຮົາເອງວ່າຈະຍອມຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດມັນ ນອກຈາກນີ້ ສິ່ງທີ່ເສບຕິດບໍ່ແມ່ນຢາເສບຕິດສະເໝີໄປ ແຕ່ມີອາຫານຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍປະເພດທີ່ຄົນເຮົາກິນແລ້ວຕິດ ເຊັ່ນ ນ້ຳອັດລົມ ອາຫານດອງ ຂອງຫວານ ແລະ ອື່ນໆ ບາງຄົນຕິດເກມຄອມພິວເຕີ ຕິດລາຍການໂທລະພາບ ຕິດການພະນັນ ຕິດລາຍການກິລາຈົນຕ້ອງອົດຫຼັບອົດນອນ ເມື່ອເຮົາປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງໃດກໍຕາມມາຄວບງຳຊີວິດເຮົາຫຼາຍເກີນໄປ ສິ່ງນັ້ນກໍຄືສິ່ງ ເສບຕິດ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກເລືອກ ຮູ້ຈັກຄຳວ່າ ພໍເໝາະພໍດີ ຮູ້ຈັກປະຕິເສດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຖິງວ່າສິ່ງນັ້ນຈະໃຫ້ຄວາມສຸກ ຄວາມເພີດເພີນພຽງຊ່ວງໄລຍະກໍຕາມ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງລອງຄິດເບິ່ ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານຕິດຈົນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ຢ່າລືມພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະ ນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນເວລາທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງລໍຄອຍ ອ້າຍສຳລານ ຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນ ຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ບໍ່ມີການອົບພະຍົບປະຊາຊົນຄັ້ງໃດໃນໂລກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່າເຫດການທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 4,000 ປີທີ່ແລ້ວ ຄືການອົບພະຍົບຂອງປະຊາຊົນອິດສະຣາເອວອອກຈາກປະເທດອີຢິບ ການເດີ ນທາງຄັ້ງນັ້ນມີຜູ້ຊາຍຈຳນວນ 6 ແສນຄົນ ບໍ່ນັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ນັບຮວມກັນແລ້ວນີ້ມີປະມານຈັກ 1 ລ້ານຄົນ ເຫດທີ່ຄົນອິດສະຣາເອວຕ້ອງອົບພະຍົບອອກຈາກປະເທດອີຢິບ ກໍເພາະພວກເຂົາຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມ ເຫງ ຕ້ອງກາຍເປັນທາດຮັບໃຊ້ຄົນອີຢິບເປັນເວລາກວ່າ 400 ປີ ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຢ່າງແສນສາຫັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ມາຫຼາຍສິບປີ ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອວເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງເປັນສຸກ ມີທີ່ດິນ ມີຊັບສົມບັດຕາມຄວ າມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ເພາະອະດີດຜູ້ນຳປະເທດເປັນຄົນເຊື້ອສາຍດຽວກັນກັບເຂົາ ປະເທດນີ້ເຄີຍມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊື່ວ່າ ໂຢເຊັບ ຈາກອະດີດເປັນພຽງເດັກນ້ອຍລ້ຽງແກະຊາວອິດສະຣາເອນ ໄ ດ້ຖືກຂາຍໄປເປັນທາດ ແລະ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາ ປະກອບກັບຄວາມຊື່ສັດອົດທົນຂອງເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ຈຸດສຸດຍອດຂອງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງໃນຊີວິດ ໄດ້ເປັນເຖິງກັ ບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກໃນສະໄໝນັ້ນ ແຕ່ຫຼັງຈາກໂຢເຊັບສິ້ນຊີວິດລົງ ແລະ ກະສັດຟາໂຣອົງໃໝ່ໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງປະເທດ ພຣະອົງກໍເລີ່ມ ມີຄວາມສົງໄສຊາວອິດສະຣາເອ ນ ຄິດວ່າຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະເທດ ຖ້າເຂົາໄປຮ່ວມມືກັບຝ່າຍສັດຕູ ປະເທດອີຢິບຈະຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຢ່າງແນ່ນອນ ກະສັດຟາໂຣຈຶ່ງອອກກົດໝາຍບັງຄັບໃຫ້ຄົນຢິວທັງໝົດຕ້ອງຕົກເປັ ນທາດຂອງຄົນອີຢິບ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເຮົາຢູ່ໃນໂລກຍຸກທີ່ບໍ່ມີທາດແບບສະໄໝກ່ອນ ກໍອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າສະໄໝນັ້ນເຂົາຖືກັນວ່າທາດກໍເໝືອນກັບສັດລ້ຽງ ບໍ່ມີກົດໝາຍອັນໃດທີ່ຈະຮັບຮອງໄດ້ ບໍ່ມີສະຫວັດດີກ ານ ເຈົ້ານາຍສາມາດຈະເຮັດອີ່ຫຍັງກັບທາດກໍໄດ້ ຈະຕີຈະຂ້າກໍໄດ້ ໂດຍທີ່ກົດໝາຍບ້ານເມືອງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕ້ອງແຕະຕ້ອງ ຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດໄດ້ ສາມາດຊື້ ຫຼື ຂາຍກັນກໍໄດ້ ນັບວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າ ເສົ້າໂສກອີ່ຫຼີ ທີ່ມະນຸດດ້ວຍກັນປະຕິບັດຕໍ່ກັນຢ່າງຊົ່ວຮ້າຍແບບນີ້ ການຄ້າຂາຍທາດເປັນສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ດູຖູກດູແຄນຄວາມເປັນມະນຸດຢ່າງຊົ່ວຮ້າຍເຖິງທີ່ສຸດ ດ້ວຍເຫດນີ້ຄົນອິດສະຣາເອນຈຶ່ງຮ້ອງຂໍຕໍ່ພ ຣະເຈົ້າທີ່ຕົວເອງນັບຖືເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຮຽກຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນລູກຂອງທາດທີ່ລອດຈາກຊີວິດ ຈາກການສັ່ງຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີ່ເກີດມາທຸກຄົນ ແມ່ຂອງໂມເຊດສົງສານລູກຈຶ່ງສານ ກະຕ່າ ແລະ ທາດ້ວຍຢາງໄມ້ໜຽວ ຈາກນັ້ນໄດ້ນຳໄປປະໄວ້ຢູ່ທີ່ແມ່ນ້ຳໄນ ພຣະທິດາຂອງກະສັດມາພົບ ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນຳໂມເຊດໄປລ້ຽງເອົາໄວ້ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາຈົນກະທັ່ງເຂົາຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນມາ ຕໍ່ ມາໂມເຊດໄດ້ໜີຈາກການຕາມລ່າຂອງກະສັດຟາໂຣ ເພາະເຂົາໄດ້ໄປທຳຮ້າຍຄົນອີຢິບເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທາດອິດສະຣາເອນ ໂມເຊດໜີໄປລ້ຽງແກະ ແລະ ກໍແຕ່ງງານມີຄອບຄົວ ເມື່ອພຣະເຈົ້າເອີ້ນເຂົາ ໂ ມເຊດຈຶ່ງຍອມກັບໄປທີ່ອີຢິບອີກ ເຂົາໄດ້ໄປປະເຊີນໜ້າກັບກະສັດຟາໂຣ ໂດຍການຊົງນຳຂອງພຣະເຈົ້າ ໂມເຊດໄດ້ໃຊ້ລິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະສັດຟາໂຣຕ້ອງຍອມຈຳນົນ ປ່ອຍໃຫ້ທາດອິ ດສະຣາເອນອອກຈາກປະເທດໄປສ້າງປະເທດ ຈົນກາຍມາເປັນປະເທດອິດສະຣາເອນທີ່ກໍ່ຕັ້ງມາຍາວນານ ດຳລົງເຜົ່າພັນຂອງພວກເຂົາມາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ ແຕ່ສຳລັບມື້ນີ້ ເຮົາຫຼາຍຄົນກາຍເປັນທາດຂ ອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ບາງຄົນກໍເປັນທາດຂອງຢາສູບ ບາງຄົນກໍເປັນທາດຂອງເຫຼົ້າ ທາດຂອງຢາເສບຕິດ ຫຼື ທາດຂອງການພະນັນ ທາດຂອງຄວາມກຽດຄ້ານ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານທີ່ຕົກເປັນທາດ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຢາກຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຼືບໍ່ ບັນຫາກໍມີຢູ່ທີ່ວ່າ ເຮົາບໍ່ມີພະລັງທີ່ຈະໄປຕໍ່ສູ້ກັບນິໄສທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາຢ່າງຊ້ານານ ພິດຂອງສານເສບຕິດມັນໄດ້ຍຶດເກາະຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງເ ຮົາເອົາໄວ້ ຈົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມັນ ເຊັ່ນ ຄົນທີ່ເຄີຍສູບຢາ ກໍຮູ້ທັງທີ່ວ່າມັນຄືສານພິດ ທີ່ຈະທຳລາຍຮ່າງກາຍຂອງເຂົາ ແຕ່ກໍບໍ່ມີກຳລັງໃຈພໍທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງມັນໄດ້ ຄົນທີ່ຕິດເຫຼົ້າ ຫຼື ຕິດເ ບຍ ເມື່ອເຮົາບໍ່ໄດ້ດື່ມກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍອ່ອນເປ້ຍເພຍລອຍ ຕີນມືສັ່ນເຊັນ ພໍໄດ້ດື່ມໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ ອາການເຫຼົ່ານີ້ກໍດີໄປເອງ ຄົນທີ່ຕິດການພະນັນກໍຄືກັນ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນການພະນັນ ກໍເກີດມີອາການຫງຸດຫ ງິດ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາຣົບ ອຳນາດການຄອບຄອງຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາຢູ່ທີ່ການເລືອກຂອງທ່ານນັ້ນເອງ ເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດສິ່ງດີ ຫຼື ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເພື່ອຕົວເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ແຕ່ໃນທາງສ າສະໜາແລ້ວ ເຮົາຖືວ່າສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນແມ່ນມາຈາກມານຊາຕານ ທີ່ຕ້ອງການຄອບງຳ ແລະ ທຳລາຍຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ທຸກຄົນທີ່ເຮັດບາບກໍເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ ບາບມີວິທີເຮັດ ໃຫ້ເຮົາຕົກເປັນທາດຂອງມັນ ຄອຍສັ່ງໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນແບບນີ້ ເມື່ອມັນຄອບງຳໃຜກໍຕາມ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂັດຂືນຕໍ່ຄວາມດີໄດ້ ພຣະເຢຊູຊົງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນເປັນອິດສະ ຫຼະຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ພຽງແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງຂໍຈາກພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ພຣະເຢຊູກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ໂມເຊປົດປ່ອຍຄົນອິດສະຣາເອນຈາກການເປັນທາດໄດ້ຢ່າງໃດ ພຣະເຢຊູກໍຊົງປົດປ່ອຍທ່ ານອອກຈາກບາບ ແລະ ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ຢ່າງນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໂປດຢ່າລືມຕິດຕາມໃນລາຍການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງ Adventist ສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການ ຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່າ ນໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ